ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການຮ່ວມກັບອ້າຍອຸ່ນແກ້ວລະເດີ້ ເຈົ້າ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸ ພັດຕາ ລະກະສະບາຍດີແຟນລາຍການທຸກຄົນ ກະ ບໍ່ເຫັນໜ້າແຟນລາຍການ ບໍ່ເຫັນໜ້າ 4 ອາທິດ ສີ່ EP ສີ່ EP ຈັ່ງໃດກະລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ ກະຍັງຮັບຟັງຄຳຕຳນິຕິຊົມຈ າກທ່ານຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງເນາະ ມີຄຳແນະນຳແນວໃດກະສາມາດແນະນຳໄດ້ ເພາະເຮົາກະເປີດກວ້າງສຳລັບ ທ່ານທີ່ຈະໃຫ້ຄຳສະເໜີແນະ ໃຫ້ຄຳຕິຊົມວ່າຊັ້ນ ທົ່ວໄປ ກັບບອກມາໂລດ ຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມອີ່ຫ ຍັງຕ່າງໆ ມັນມີຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ຈະສົ່ງຂ່າວ ຂ່າວຫາລາຍການຂອງພວກເຮົາ ເຈົ້າ ເພາະວ່າພວກເຮົາພ້ອມຮັບຟັງ ລະກະປັບປຸງໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນເນາະ ແມ່ນ ເອົ້າ ເຈົ້າ ອ່າ ບັດນີ້ເລີ່ມເລີຍເນາະ ເລີ່ມເລີຍ ເລື່ອ ງ ເລື່ອງທີ່ເຮົາຈະເວົ້າ ເອົ້າ ກໍແມ່ນຫົວຂໍ້ໂຕທຳອິດກໍແມ່ນ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວ່າທາງການແຂວງຫົວພັນນີ້ ເພິ່ນຫ້າມ ຫຼືວ່າຄວບຄຸມປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຫາໜໍ່ໄມ້ ເພື່ອວ່າປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ປ່ອງໃຫ້ຍືນຍົງ ບໍ່ໃຫ້ດັ ບສູນວ່າຊັ້ນ ໂຕນີ້ກໍໄດ້ຮັບສຽງວິພາກວິຈານຈາກສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃດ໋ ສຳລັບເລື່ອງນີ້ ແລ້ວກໍອີກເລື່ອງໜຶ່ງກໍແມ່ນເວົ້າວ່າ ເງິນກີບລາວຊິຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຟີ້ຢູ່ ອາຫານການກິນກະຍັງແພງ ສະຖາບັນຕ່າ ງປະເທດ ຫຼືມູດີຫັ້ນ ກະໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດລາວໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ ກະມີ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມື້ນີ້ ເອົາເລື່ອງໜໍ່ໄມ້ຂອງເຈົ້າກ່ອນ ເຈົ້າ ເອົາເລື່ອງໜໍ່ໄມ້ໂຕທີ່ວ່າມັນນັ ນກັນກ່ອນເນາະ ອັນ ກະຄືອຳນາດການປົກຄອງບາງເມືອງເນາະ ໃນແຂວງຫົວພັນ ຍົກຕົວຢ່າງກະແມ່ນ ອັນ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊຊະເນາະ ເພິ່ນໄດ້ປະກາດຫ້າມປະຊາຊົນຫາໜໍ່ໄ ມ້ໃນໄລຍະວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ ຫາເດືອນຕຸລາຂອງທຸກໆປີ ເພື່ອວ່າ ຄືເວົ້າຜ່ານມາເນາະວ່າ ເປັນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ປ່ອງໃຫ້ຍືນຍົງ ບໍ່ໃຫ້ດັບສູນ ແຕ່ວ່າຫາກິນໄດ້ຢູ່ປະຊາຊົນຫັ້ນ ຫ້າມຂາຍຊື່ໆ ເຈົ້າ ແ ຕ່ໃນທີ່ນີ້ນະ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໂຕນີ້ນະ ເຮົາ ເອົາເລື່ອງວ່າ ຄຳວ່າໜໍ່ໄມ້ ບັນດາທ່ານ ຄຳວ່າໜໍ່ໄມ້ນີ້ມັນຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເອົ້າ ບ້ານເຈົ້າມີໜໍ່ໄມ້ບໍ່ ໂອ້ ບ້ານນ້ອງນີ້ມີໜໍ່ໄມ້ຫຼາຍຊະນິດເລີຍ ອ່ າ ອ່າ ຊິເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ອນ ຢູ່ແຄມຮົ້ວ ມີ ອັນ ໜໍ່ໄມ້ທີ່ວ່າເຮົາຊື້ໄປປູກເອງ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນໜໍ່ລ້ຽງນ້ອງເນາະ ມີໜໍ່ສ້າງໄພ ໜໍ່ສ້າງຄຳ ລະກໍໜໍ່ຂົມທີ່ວ່າເອົາມາຈາກຊຽງຂວາງຫັ້ນ

ເຮືອນໜຶ່ງເພິ່ນວ່າມີຜັກຂາ ເອີ ຂໍຜັກຂາແດ່ເດີ້ ໄປແກງໃສ່ໜໍ່ໄມ້ ຂອງແຊບໃດ໋ຫັ້ນ ຖືວ່າຂອງແຊບ ກິ່ນຈະແຮງແຕ່ວ່າແຊບ ເອີ ແລ້ວກະມີເວົ້າເລື່ອງວ່າ ເອີ ຢານາງຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ວ່າ ຂໍຢານາງແດ່ເດີ້ ໄປຍ່ອງໃສ່ ໜໍ່ໄມ້ ຍ່ອງໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້ ເອີ ໄປຍ່ອງໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້ ເຫັນບໍ່ ຄືມັນມີການພົວພັນກັນລະຫວ່າງວິຖີຊີວິດ ຂອງຄົນກັບໜໍ່ໄມ້ເນາະ ບັດນີ້ອີກເຮືອນໜຶ່ງເພິ່ນວ່າມີບັກຫຸ່ງ ເອີ ຂໍບັກຫຸ່ງແດ່ເດີ ຊິໄປຕຳກັບແກງໜໍ່ໄມ້ ຕຳ ອັນ ແກງໜໍ່ໄມ້ຕຳບັກຫຸ່ງ ໂອ້ຍສຸດຍອດ ເອີ ຄືມັນມີການພົວພັນວິຖີຊີວິດ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວກັບໜໍ່ໄມ້ ມັນຜູກພັນກັນຈັ່ງຊີ້ ມັນຈຶ່ງເປັນທີ່ມາວ່າມີສຽງວິພາກວິຈານ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຫົວພັນທີ່ວ່າຫ້າ ມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄປເກັບໜໍ່ໄມ້ໃນໄລຍະໃດໄລຍະໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ໂຕນີ້ເນາະ ກະຄືວ່າຫ້າມນີ້ ເພິ່ນກະມີແຈ້ງການອອກມາຢ່າງດີ ເຈົ້າ ກະຄືເມື່ອວັນທີ 23 ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ທາງການ ຫ້ອງການກະສິ ກຳແຂວງ ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງແອດເນາະ ແຂວງຫົວພັນ ເພິ່ນກະໄດ້ຫ້າມປະຊາຊົນ ຕຳຫຼວດ ທະຫານ ຫ້າມຫາໜໍ່ໄມ້ມາເຮັດທຸລະກິດ ຄືວ່າເອົາໄປຕາກແຫ້ງແລ້ວໄປຂາຍຫັ້ນນະ ອື ເພື່ອວ່າ ອັນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ຫ້າມກະຈົນມາຮອດວັນທີ 1 ເດືອນ 9 ນີ້ ທ່ານເຈົ້າເມືອງເມືອງແອດ ເພິ່ນກະໄດ້ຍົກເລີກແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂອ ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ເຮົາກະໄດ້ໄປສອບຖາມ ອັນນ່າ ພະນັກງານບຳນານທ່ານໜຶ່ງ ເພິ່ນກະວ່າເສດ ຖະກິດມື້ນີ້ກະແຮ່ງບໍ່ດີ ຊາວບ້ານຫາເງິນເຂົ້າຄອບຄົວກະຍັງໄປຫ້າມເຂົາ ໜໍ່ໄມ້ມັນເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ ຕັດແລ້ວມັນກະປົ່ງ ເພິ່ນວ່າຫັ້ນນະ ແລ້ວເພິ່ນກະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄືບໍ່ແຮ່ ຄືໄມ້ຄະຍຸງ ໄມ້ຍາງນີ້ ກະເປັນຕາຫ້າມ ແທ້ ຄັນຄືບໍ່ແຮ່ຄືໄມ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຕັດໄປແລ້ວມັນບໍ່ປົ່ງຂຶ້ນເດ ຄືໄມ້ນີ້ຊົ່ວວ່າມັນຊິປົ່ງເປັນຕັດມັນກະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ບັດນີ້ບໍ່ແຮ່ນີ້ຄັນແມ່ນ ອັນນ່າ ຂຸດຄົ້ນໄປແລ້ວນີ້ມັນກະເບິດໄປ ມັນບໍ່ງອກຂຶ້ນຄືໜໍ່ໄມ້ນະ ເພິ່ ນວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ພະນັກງານບຳນານຫັ້ນນະເພິ່ນວ່າ ເຈົ້າ ນອກຈາກນັ້ນເນາະ ອັນນ່າ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກະໄດ້ສຳພາດນັກວິຊາການທີ່ວ່າເພິ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ເພິ່ນກະເວົ້າວ່າ ຄັນຊິຫ້ າມປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ໄປຫາໜໍ່ໄມ້ ມັນກະຂັດກັບທຳມະຊາດ ຂັດກັບການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເນາະ ເຈົ້າ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການທີ່ວ່າມັນ ມັນກະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການທຳມາຫາກິນຂອງປະ ຊາຊົນຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າໜໍ່ໄມ້ກະ ເຂົາເຈົ້າກະຫາ ບາງ ບາງບ້ານເນາະ ປະຊາຊົນບາງບ້ານ ເຂົາເຈົ້າກະຫາໄປ ເປັນອາຊີບເພື່ອວ່າໄດ້ເງິນມາຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ບໍ່ມີເງິນຊື້ໝາ ກເຜັດແປ້ງນົວເນາະ ໃນເມື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອາຊີບອື່ນຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເຈືອປົນກັນໄປ ຄືມັນເຫັນໄດ້ນະເນາະວ່າ ເອີ ຄົນລາວກັບໜໍ່ໄມ້ ແລ້ວບັດນີ້ສົມມຸດວ່າຫ້າມນີ້ ຊິຫ້າມໄລຍະເວລາໃດ ອັນນັ້ນມັນເປັນເຫດ ຜົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນ ເຈົ້າ ແຕ່ ແຕ່ອັນນີ້ກະຂໍເວົ້າອີກກ່ອນ ອັນນ່າ ໃນແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວທີ່ວ່າເພິ່ນຫ້າມຫັ້ນນັ້ນ ກະເພື່ອວ່າຫ້າມນິຕິບຸກຄົນເນາະ ນັກທຸລະກິດ ໂອ ຊາວລາວ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ວ່າຊິໄ ປຮັບຊື້ໜໍ່ໄມ້ແຫ້ງຈາກປະຊາຊົນຫັ້ນແຫຼະ ຄັນຊິໄປຊື້ກະຕ້ອງເຮັດໜັງສຽນໜັງສືໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງຈັ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ຫັ້ນນະ ໃນ ໃນເຈ້ຍແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ວ່າຊັ້ນສະ ແຕ່ສັງເກດເບິ່ງໜໍ່ໄມ້ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ຄັນມີກໍໄຜ່ ແລ້ວນີ້ ໜ້ອຍນັກໜ້ອຍໜາດອກ ອັນ ມັນຊິສູນພັນຫັ້ນນະ ຄັນບໍ່ວ່າ ອັນນ່າ ເອົາລົດໄປດຸດ ໄປຄົ້ນເຫງົ້າມັນ ແລ້ວຕາ ອ່າ ປະຕາກແດດໄວ້ປະມານທິດສອງທິດ ແລ້ວເອົາໄຟໄປຈູດຫັ້ນ ມັນຊິດັບຢູ່ ແຕ່ວ່າປະໄວ້ຊື່ໆນີ້ ເວ ລາໜ້າແລ້ງມາ ມັນກະໃບຫຼົ່ນໃບຫຍັງ ໜໍ່ກະບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ເວລາຝົນຕົກມາ ໜໍ່ໄມ້ກະຂຶ້ນຄືເກົ່າ ແມ່ນ

ຊິວ່າເງິນເຟີ້ກໍວ່າແມ່ນເນາະ ຊິວ່າເຂົາເຈົ້າກໍວ່າເນາະ ລາຄາສິນຄ້າແພງ ຄືປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງລາວນີ້ກໍເຂົ້າໃຈ ໂອ້ ເຂົ້າຍາກໝາກແພງຫຼາຍ ເພິ່ນວ່ານະ ສິນຄ້າກໍແພງ ຄືເງິນກີບກັບເງິນບາດຈັ່ງຊີ້ ອັດຕາ ເງິນບາດນີ້ ດຽວນີ້ແມ່ນ 670,000 680,000 ຕໍ່ 1,000 ບາດ ເງິນໂດລານີ້ແມ່ນ 2,200,000 ກີບ

ອັນ ຊື້ກິນໄດ້ຍາກແລ້ວ ເພາະວ່າແພງຫຼາຍ ນອກຈາກຊີ້ນແພງກໍຍັງມີອັນພືດຜັກກະແພງເດ້ເຈົ້າ ຜັກນາງອ່າງຫຍ້າຕ່າງໆກໍແພງ ຄືອັນນະ ຂ້ອຍໄດ້ສຳພາດຜູ້ທີ່ໄປຊື້ຊີ້ນໝູນະ ເຂົາເຈົ້າວ່າເຫັນອັນຂາຍອັນນະ ຊີ້ນໝູຢູ່ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າວ່າລາຄາໜ້າຟາມ ເຂົາເຈົ້າວ່າລາຄາໜ້າຟາມ ບັດວ່າລາຄາໜ້າຟາມທຽບໃສ່ລາຄາຕົ້ນໆ ເພາະວ່າອັນນະ 70 ປາຍພັນ 77

ອັນນີ້ຄືເຮົານຳສະເໜີຂ່າວທີ່ຜ່ານມາວ່າ ປະເທດລາວນີ້ກະຕິດໜີ້ຕ່າງປະເທດເປັນລຳດັບເດ້ ໂດຍສະເພາະນັບແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2016 ປະເທດລາວກະຢືມເງິນຕ່າງປະເທດມາຫຼາຍ ອັນນີ້ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງ ການເງິນເດ້ ເຈົ້າ ກະອັນນີ້ກໍອີງຕາມຈາກ ອັນນີ້ກໍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນເນາະ ກໍອັນ ກໍໃນປີ 2010 ປະເທດລາວຫັ້ນ ໃຊ້ໜີ້ຕ່າງປະເທດບໍ່ເກີນ 160 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຈົ້າ ແຕ່ປີ 2019 ປະເທດລາວຈ່າຍ ໜີ້ 1,200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ມາຮອດປີ 2022 ນີ້ລະແມ່ນຈ່າຍອັນນະ 1,400 ມາຮອດປີ 2022 ນີ້ລະແມ່ນຈ່າຍ 1,400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ອັນນີ້ແມ່ນສະເພາະໜີ້ຕ່າງປະເທດ ອື ອັນນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນ ແຕ່ໃນເ ວລາດຽວກັນນັ້ນ ສະຖາບັນ Moody ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຈ່າຍໜີ້ ເຊິ່ງມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດລາວນີ້ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ ຄືເຂົາເຈົ້າຈະຈັດເປັນເປັນເປັນໂຕອັກສອນນະ ຄືອ່າ ທີ່ຜ່ານມານີ້ເຂົາເຈົ້າຈັດປະເທດລາວຢູ່ໃນອັນດັບ CAA2 ຫຼືວ່າ C2 ຫັ້ນລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍຄືວ່າ C2 ນີ້ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ ບັດນີ້ຕໍ່ມາປີກາຍໃນປີ 2022 ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈັດລົງມາອີກວ່າ ປະເທດລາວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ CAA3 ຫຼືວ່າ C3 ຫັ້ນ ແຮ່ງຫຼຸດລົງກ່ອນເກົ່າ ຫຼຸດລົງເປັນ ຖືວ່າບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອັນ ແນວນັ້ນ ສະຖາບັນຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ເຈົ້າ ນອກຈ າກນັ້ນກະມີອົງການ Fitch Rating ເນາະ ທີ່ວ່າເປັນອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານການຈ່າຍໜີ້ ທີ່ວ່າຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພິ່ນກະໄດ້ອອກບົດລາຍງານໃນປີ 2021 ວ່າ ອື ປະເທດລາວຍັງຄ້າງຈ່າຍໜີ້ສິນໃຫ້ ຕ່າງປະເທດ ປະມານ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຈົ້າ ສະເພາະໃນປີ 2021 ອືມ ແລະຍັງບໍ່ລວມເອົາປີ 2022 2023 2024 2025 ເດ້ ກຳນົດທີ່ເພິ່ນຈະຈ່າຍ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ ອ່າ ປະເທດລາວຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ ອ່າ ໃນມູນຄ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ ຫຼືວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ຕ້ອງຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍ ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ປີໜຶ່ງເນາະ ອື ຕໍ່ປີໜຶ່ງ ອັນມັນກະມີເສດດອກວ່າ ອາດຈະ 1 1,000 ປາຍ ອ່າ 1,300 1,200 1,400 ລ້ານໂດລາໄປກໍແລ້ວແຕ່ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະເວົ້າເລກ ກົມໆມົນໆ ໃຫ້ທ່ານເ ຂົ້າໃຈງ່າຍໆຫັ້ນນາ ກໍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ທີ່ວ່າປະເທດລາວຈະຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ຫັ້ນນາ ອືມ ແລ້ວຢູ່ໃນນີ້ອີງຕາມ ອັນນາ ຂໍ້ມູນຈາກອົງການ Fitch Rating ກໍຍັງໄດ້ຮູ້ອີກວ່າ ອ່ າ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະສືບຕໍ່ຂາຍຊັບສິນ ແລະ ຂາຍສຳປະທານເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເອົາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຕ່າງປະເທດອີກ ພາຍໃນ 5 ປີນີ້ນະ ອືມ ແລ້ວໂດຍສະເພາະຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ນີ້ ກໍຕ້ອງສຸມໃສ່ທຸກຄວ າມພະຍາຍາມໃນການຫາເງິນມາຈ່າຍໜີ້ ເຂົາເຈົ້າລາຍງານວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ອືມ ເຈົ້າ ກໍຄືວ່າມີອັນເພິ່ນແຈ້ງການວ່າເພິ່ນສິມີການຂາຍພັນທະບັດອີກຕື່ມເດີເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ແມ່ນລະ ອັນນີ້ແຈ້ງການນີ້ ຂາຍພັນ ທະບັດງວດທີ 3 ຈື່ໄດ້ບໍ່ ເອີ ວັນທີ 8 ຫາ ເອີ ຂໍອະໄພ ວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 8 ກັນຍາ ຂໍອະໄພ ອືມ ເພິ່ນກໍເລີ່ມຂາຍລະ ງວດທີ 3 ຈຳນວນຂາຍພັນທະບັດນີ້ແມ່ນ 3,000 ຕື້ກີບ ເຈົ້າ ອືມ ອ່າ ໄລຍະນີ້ແມ່ນ 6 ເດືອນ 6 ເດືອນນີ້ ອ່າ ອັດຕາ ດອກເບ້ຍແມ່ນ 15% ອັນນີ້ເປັນງວດທີ 3 ອ່າ ງວດທີ 1 ນີ້ ໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພິ່ນຂາຍພັນທະບັດນີ້ແມ່ນ 5,000 ຕື້ກີບ ແມ່ນບໍ່ ລະງວດທີ 2 ນີ້ແມ່ນ ເພິ່ນກະຂາຍ 1,000 ຕື້ກີບ ລະກະມາງວດທີ 3 ຕອນນີ້ແມ່ນ 3,000 ຕື້ກີບ ກະຟັງເບິ່ງວ່າ ລັດຖ ະບານນີ້ເພິ່ນຈະເອົາເງິນຈາກການຂາຍພັນທະບັດນີ້ມາໝູນໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໄດ້ແນວໃດ ກະຟັງເບິ່ງວ່າຈະເປັນແນວໃດ ເຈົ້າ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີ ເຈົ້າ ໂຕໜຶ່ງກະແມ່ນເລື່ອງທາ ງການຫົວພັນຄວບຄຸມການຫາໜໍ່ໄມ້ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອວ່າໃຫ້ປ່າໄມ້ປ່ອງຫັ້ນຍືນຍົງບໍ່ໃຫ້ດັບສູນ ອືມ ລະກະມີປະຊາຊົນ ມີການວິພາກວິຈານກັນເນາະ ລະກະຫົວຂໍ້ທີ 2 ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີໄປວ່າ ອ່າ ອັ ດຕາເງິນກີບຢູ່ປະເທດລາວຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຟີ້ ລະກະສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມູດີຫັ້ນ ກະຈັດອັນດັບໃຫ້ປະເທດລາວນີ້ຢູ່ໃນອັນດັບປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ ກໍ 2 ຫົວຂໍ້ຫອມປາກຫອມຄໍ ເຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິ ດຕາມຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ້ວກໍ Spotify ເດີເນາະ ກະໄປຕຽມຮັບຟັງຮັບຊົມກັນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ